مەن ئابدۇللا يالقۇن. پروگراممىمىزدا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان ۋە دۇنيادا بولۇۋاتقان كۈن تەرتىپتىكى خەۋەرلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنۇشقا تىرىشىمىز. قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار ئېكرانىمىزدا بولسۇن. شى جىنپىڭ ئاتالمىش دىننى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى قايتا تەكىتلىدى. خىتاي شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىسلام دىنىغا قارشى تېررور سىياسىتى سەۋەبلىك خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۈچلۈك بېسىمغا ئۇچراۋاتقان بىر پەيتتە خىتاي رېژىمىنىڭ ئىككى كۈنلۈك دىن خىزمىتى يىغىنى بېيجىڭدا ئېچىلىپ ئاتالمىش دىننى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى يەنە تەكىتلەندى خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە خىتاي مەملىكەتلىك دىن خىزمىتى يىغىنى ئۈچىنچى دېكابىردىن تۆتىنچى دېكابىرغىچە بېيجىڭدا ئېچىلغان بولۇپ يىغىنغا ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ دىنىي ساھەدە خىزمەت قىلىۋاتقان قورچاق ئەمەلدارلىرىمۇ قاتناشقان شى جىنپىڭ يىغىندا سۆز قىلىپ ئاتالمىش دىننى خىتايلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش دىننى سوتسىيالىزم جەمئىيىتىگە ئۇيغۇنلاشتۇرۇش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەش دېگەن باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى قايتا تەكىتلىگەن بىلدۈرۈلۈشىچە، يىغىنغا قاتناشقان ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ جەمئىيەت باشلىقى، ئىسلام ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇرەقىپ تۆمۈرنىياز، ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىسلام دىنى جەمئىيىتىنىڭ مەخسۇس ۋەزىپىدىكى مۇئاۋىن باشلىقى ئابلىز توختى قاتارلىق قورچاق ئەمەلدارلار شى جىنپىڭنىڭ سۆزى دىننى باشقۇرۇشتىكى تۈپ مىزان بىلەن تەمىنلىدى، دىننى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش كېرەك، دەپ بىلجىرلاشقان. كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان دىننى باستۇرۇشلىرى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۈچلۈك ئەيىبلىشىگە دۇچ كەلگەن بولسىمۇ بىراق خىتاينىڭ يەنىلا بۇ تېررور سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇشنى تەكىتلەۋاتقانلىقىنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش رەزىل پىلانىدىن تېخىچە ۋاز كەچمىگەنلىكىنى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنمۇ بۇ جەھەتتىن قاتتىق بېسىمغا دۇچ كېلىشى مۇمكىنلىكىنى مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقى ۋە تەشكىلاتلارنىڭ خىتاينىڭ تېررور سىياسىتىنى توختىتىشقا مەجبۇرلايدىغان ھەرىكەتلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە ئامېرىكا بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئالتىنچى دېكابىر بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكى سەۋەبلىك بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن ئالدىنقى ئايدا مۇخبىرلارغا بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن بولۇپ رەسمىي قارارنىڭ بۇ ھەپتە ئىچىدە ئېلان قىلىنىدىغانلىقى خەۋەر قىلىنغانىدى ئاقساراي تۈنۈگۈن بۇ ھەقتىكى قارارنى ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە باشقا ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكى سەۋەبلىك بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ كېلەر يىلى فېۋرال ئېيىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە دىپلوماتلىرىنى ياكى رەسمىي ۋەكىللىرىنى ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ئاقساراي باياناتچىسى جېن ساكى بۇ ھەقتىكى باياناتىدا خىتاي تۈركىستاندىكى كىشىنى چۆچۈتىدىغان دەرىجىدە ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكىنى سادىر قىلىۋاتقاندا ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىغا نورمال ئىش سۈپىتىدە قارىيالمايدىغانلىقىنى شۇنداقتىمۇ ئامېرىكىلىق تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ بېيجىڭ ئولىمپىكىغا قاتنىشىش ھوقۇقىغا توسقۇنلۇق قىلمايدىغانلىقىنى قەيت قىلىپ ئۆتكەن. خىتاينىڭ ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى بۇ ھەقتە ئىپادە بىلدۈرۈپ، ئامېرىكىنىڭ مەزكۇر قارارىنى سىياسىي كونتروللۇق دەپ ئەيىبلىگەن ۋە ئامېرىكا دىپلوماتلىرىنىڭ تېخى بېيجىڭ ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە تەكلىپ قىلىنمىغانلىقىنى، شۇڭا بۇ ھەرىكەتنىڭ ئولىمپىكقا تەسىر يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى داۋا قىلىش ئارقىلىق، بۇ سەتچىلىكنى پەدازلاشقا ئۇرۇنغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىمۇ بايانات ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارىغا نارازىلىق بىلدۈرگەن ۋە ئامېرىكا بۇ خىل جازالاش تەدبىرلىرىنى توختاتمىسا، خىتاينىڭمۇ قارشى تەدبىر قوللىنىدىغانلىقى ھەققىدە جار سالغان. بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ مەزكۇر قارارى كۆپلىگەن سىياسىيونلارنىڭ، ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتلىرىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن بولسىمۇ، يەنە بىر قىسىم جۇمھۇرىيەتچىلەر بايدېننىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىنى ئومۇميۈزلۈك بايقۇت قىلمىغانلىقىنى تەنقىد قىلغان. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئولىمپىكى دەپ ئاتىلىۋاتقان بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىش سادالىرى بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان بولۇپ، نۆۋەتتە بىر قىسىم دۆلەتلەردە ئوخشىمىغان دەرىجىدە كۈن تەرتىپكە كەلمەكتە. ئالدىنقى ئاينىڭ ئاخىرى لىتۋانىيەمۇ بېيجىڭ ئولىمپىكىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى، پىرېزىدېنت ۋە باشقا مىنىستىرلارنىڭ قاتناشمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ئالدىنقى ئايدا ئاۋسترالىيە پارلامېنت ئەزاسىنىڭ چاقىرىقى سەۋەبلىك، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلغان. ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ستافانو ساننىنو ئۈچىنچى دېكابىردىكى سۆزىدە، بايقۇت مەسىلىسىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق تاشقى ئىستراتېگىيەسى ئەمەس، بەلكى ئەزا دۆلەتلەر ئايرىم قارار چىقىرىدىغان مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ياپونىيە باش ۋەزىرى فۇمىئو كىشىدا بولسا بېيجىڭ ئولىمپىكىنى بايقۇت قىلىش مەسىلىسى ھەققىدە ھەر قايسى ئامىللارنى ئويلىشىش ئارقىلىق ئايرىم قارار چىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. يېڭى زېلاندىيە، بېيجىڭ ئولىمپىكىغا مىنىستىر دەرىجىلىك ئەمەلدارلارنى ئەۋەتمەيمىز.

يېڭى زېلاندىيە باش مىنىستىرى گرانت روبېرتسون بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىغا مىنىستىر دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنى ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى ئەمما بۇ قارارنىڭ خىتاي ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبلىك چىقىرىلغانلىقىنى ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىك بايقۇت قىلىش ھەرىكىتى بىلەن ئالاقىسى يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ھۆكۈمەتنىڭ بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىكىغا مىنىستىر دەرىجىلىك ئەمەلدارلارنى ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى، ئۆكتەبىر ئېيىدىلا خىتاي تەرەپكە ئۇقتۇرۇپ بولغانلىقىنى، بۇ قارارنىڭ بىر قاتار ئامىللارنى ئاساس قىلغان ھالدا چىقىرىلغانلىقىنى، بۇنىڭدا ئاساسلىقى يۇقۇم مەزگىلىدە چەت ئەل ساياھىتىنى ئازايتىش مەقسەت قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلغان. خەۋەردە يەنە يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىگە بولغان ئەندىشىسىنى خىتايغا ئوخشىمىغان تەرىقىدە بىلدۈرىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان يېڭى زېلاندىيە ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن تەشكىللەنگەن بەش كۆز ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ ئىلگىرى خەۋەرلەردە مەزكۇر ئىتتىپاققا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكىگە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن كېلەر يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىپ، ئەمەلدارلىرىنى ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى. ئالتىنچى دېكابىر ئامېرىكا بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلىپ، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىگە ئەۋەتمەيدىغانلىقىنى، ئەمما ئامېرىكىلىق تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىشىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇنىڭدىن قاتتىق بىئارام بولغان خىتاي بولسا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، بۇنىڭغا قارشى تەدبىر قوللىنىدىغانلىقى ھەققىدە جار سالغان. دوكلات. خىتاي كەلگۈسىدە ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. ئاۋسترالىيە ئەقىل ئامبىرىنىڭ يېڭى دوكلاتىدا يۇقۇم سەۋەبلىك خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال كۈچىنىڭ ئاجىزلىغانلىقى كەلگۈسىدە ئامېرىكىنىڭ رەھبەرلىك ئورنىنى ئىگەللەش ئېھتىمالىنىڭ تۆۋەنلىكى كۆرسىتىلدى ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئاۋسترالىيە ئەقىل ئامبىرى لوۋى خەلقئارالىق سىياسەت ئىنستىتۇتى خىتاي ھەققىدە يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە ۋىرۇس يۇقۇمى خىتاينىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدىكى كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرغان بولۇپ رايوندىكى بىخەتەرلىك مۇقىمسىزلىقىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، ئۇرۇش خەۋپى ئېشىشقا باشلىغان. مەركىزى سىدنېيغا جايلاشقان لوۋى خەلقئارالىق سىياسەت ئىنستىتۇتىنىڭ قارىشىچە، ھەربىي ۋە ئىستراتېگىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنى ساقلاپ، خىتاينىڭ قەد كۆتۈرۈشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، ئامېرىكىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ئىتتىپاقداشلىرى ۋە ھىندىستان قاتارلىق مۇھىم كۈچلەر، ئامېرىكىنىڭ ئىقتىدارى ۋە خاھىشىغا يېقىنقى مەزگىلدىكىدەك تايىنىپ باقمىغان. خىتاينىڭ قەد كۆتۈرۈشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ئىتتىپاقداشلىرى ۋە ھىندىستان قاتارلىق مۇھىم كۈچلەر ئامېرىكىنىڭ ئىقتىدارى ۋە خاھىشىغا يېقىنقى مەزگىلدىكىدەك تايىنىپ باقمىغان. خىتاي بولسا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈشىگە توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇرۇنۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا رۇسىيە پاكىستان ۋە شىمالىي كورېيە قاتارلىق يادرو قوراللىرى تېخنىكىسى بار ئۈچ دۆلەت بىلەن ھەربىي ئالاقىسىنى كۈچەيتكەن. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە يۇقۇمنىڭ تەسىرى پۈتكۈل رايوننىڭ تەرەققىياتىنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ، خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇۋەتكەن شۇنداقلا دۈشمەنلىشىشنىڭ كۈچىيىشى ئامېرىكىنىڭ خىتاي رىقابىتىنىڭ كېڭىيىشى ۋە كۆپ خىل يوشۇرۇن ئامىللارنىڭ مەۋجۇت بولۇشى ئۇرۇش خەۋپىنىڭ ئېغىرلاشقانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە يىگىرمە بىرىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرىغا بارغاندا خىتاي ئۇنىۋېرسال كۈچ جەھەتتە رەقىبلىرىدىن ئۈستۈن بولالمايدىكەن بۇلار خىتاينىڭ دۇنيادا قەد كۆتۈرۈشىنىڭ مۇقەررەر ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان بولۇپ خىتاينىڭ ئامېرىكىغا ئوخشاش دۇنيانىڭ يېتەكچىلىك ئورنىغا چىقىش مۇمكىنچىلىكى تۆۋەن ئىكەن يېقىنقى يىللاردا ئاۋسترالىيىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى كۆرۈنەرلىك ناچارلاشقان ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن شېرىكلىرىگە سېلىشتۇرغاندا ئاۋسترالىيە خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشىگە ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرغان بولسىمۇ ئەمما بارغانسېرى ئامېرىكىغا تايىنىدىغان بولۇپ قالغان لىتۋانىيە خىتايغا قارشى ياۋروپا ئىتتىپاقىدىن ياردەم سورىدى لىتۋانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا مەكتۇپ يېزىپ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەھدىتىگە دۇچ كەلگەنلىكىنى ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەمەلدارلىرىنى خىتاي دائىرىلىرى بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلىشىشكە چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى گېرمانىيە ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە لىتۋانىيە ھۆكۈمىتى تەيۋەن ھۆكۈمىتىنىڭ لىتۋانىيەدە تەيۋەن نامى بىلەن ۋاكالەتخانا ئېچىشىغا يول قويغاندىن كېيىن خىتاي بۇنىڭغا قارشى ھەر خىل ئۆچ ئېلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىشقا باشلىغان. لىتۋانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى گابرىليۇس لاندسبېرگىس ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەمەلدارلىرىغا مەكتۇپ يېزىپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنى بۇ مەسىلىگە ئارىلىشىشقا ۋە قاتتىق ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرغان. لاندسبېرگىس ئالتىنچى دېكابىر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ سودا ئىجرائىيە ئەمەلدارى ۋالدىس دومبروۋسكىس ۋە تاشقى ئىشلار بىخەتەرلىك سىياسىتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەكىلى جوسىپ بورېلغا مەكتۇپ يېزىپ خىتاينىڭ ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە لىتۋانىيەگە قوبۇل قىلغۇسىز ئىقتىسادىي بېسىم چۈشۈرۈۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان مەزكۇر مەكتۇپتا خىتاي تاموژنىسىنىڭ لىتۋانىيەنىڭ ئىسمىنى ئۆچۈرۈۋەتكەنلىكى بۇ سەۋەبلىك لىتۋانىيە ئېكسپورت سودىگەرلىرىنىڭ خىتاي بازىرىغا كىرەلمىگەنلىكى لىتۋانىيەنىڭ بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدىن باشلاپ سىياسىي مەقسەتلىك ئىقتىسادىي تەھدىتكە دۇچ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. لاندسبېرگىس مەكتۇبىدا يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتكە قاراتقان بۇ ھەرىكىتى پۈتكۈل ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ۋە ئورتاق سودا سىياسىتىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. مەن سىلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنى ھەل قىلىش ئۈچۈن لىتۋانىيەگە ۋاكالىتەن خىتاي تەرەپ بىلەن سۆزلىشىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن دېگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ياۋروپا ئىتتىپاقى لىتۋانىيە مەسىلىسىدە خىتاي بىلەن بولغان قاتمال ۋەزىيەتكە ئاللىبۇرۇن سۆرەپ كىرىلگەن لىتۋانىيە بۇ يىل مايدا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ۋە شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەن ئالاقە قىلىدىغان كۆپ تەرەپلىك دىپلوماتىك مۇنبىرى بولغان

تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە پروفېسسور دوكتور ئەزىز سانجار تۈرك دۇنياسىغا خىتاب قىلىپ بايلىقىمىز بار ئادەم كۈچىمىز بار چوڭ يوشۇرۇن كۈچىمىز بار كۈچىمىزنى ئاساسىي بىلىملەرگە قاراتساقلا بولىدۇ بالىلىرىمىزنى تەجرىبە ئىلمىگە ئادەتلەندۈرەيلى دېگەن پروفېسسور ئەزىز سانجار ئەزەربايجان دۆلەتلىك ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتى ئۆتكۈزگەن ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشىش ئۈچۈن باكۇغا يېتىپ بارغان بولۇپ ئالتىنچى دېكابىر ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئۇ يېقىنقى بەش يىلدىن بۇيان تۈرك دۇنياسىنى زىيارەت قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە باشقۇرغۇچىلارغا ئاساسىي بىلىملەرگە مەبلەغ سېلىشنى تەۋسىيە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە تولۇق مۇستەقىللىق ۋە ھەق ھوقۇقىمىزنى قوغدىيالايدىغان سەۋىيەگە يېتىشنى ئارزۇ قىلساق ئاساسىي بىلىملەرگە مەبلەغ سېلىشىمىز لازىم مەن بىر تۈرك مىللەتچىسى تۈرك مىللەتچىلىكىنىڭ بىر تەرىپىدە بىلىمدە كۈچلۈك بولۇشمۇ بار بىلىمدە كۈچلۈك بولمىساق سىرتقى كۈچلەرگە تەڭ كېلەلمەيمىز ئۇچقۇچسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرىمىزنىڭ ئاساسىدا بىلىم بار بايلىقىمىز بار، ئادەم كۈچىمىز بار، چوڭ يوشۇرۇن كۈچىمىز بار. بىز كۈچىمىزنى ئاساسىي بىلىمگە قاراتساقلا بولىدۇ. بالىلىرىمىزنى تەجرىبە ئىلمىگە ئادەتلەندۈرەيلى، دېگەن. ئۇيغۇر خەلقىنىڭمۇ دوستى ھېسابلىنىدىغان پىروفېسسور ئەزىز سانجار ھازىرغىچە كۆپلىگەن سورۇنلارغا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ دوستى ھېسابلىنىدىغان پىروفېسسور ئەزىز سانجار ھازىرغىچە كۆپلىگەن سورۇنلاردا ئۇيغۇرلار ئۈچۈنمۇ ئاۋاز چىقىرىپ كەلمەكتە.